ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ماقۇللىنىپ ئىشقا كىرىشكەن ئېلى ۋىزېل ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ۋەھشىيلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بەشىنچى تارمىقىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە سۇنغان دوكلاتىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى نۆۋەتتە دۇنيادا يۈز بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەر قاتارىدا مەخسۇس تىلغا ئالغان ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن ئامېرىكا ئىتتىپاقداشلىرى ۋە شېرىكلىرى بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىپ خىتاينى ئەيىبلەشنى ۋە ئۇنى شىنجاڭدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا چاقىرىدۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى دوكلاتىدا ئۆزلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن بېرى ۋەھشىيلىكلەرگە قارشى تۇرۇش بويىچە قىلغان خىزمەتلىرىنى خۇلاسىلەپ چىققان بولۇپ ئۇنىڭدا ئامېرىكا ۋە باشقا قىرىق توققۇز دۆلەتنىڭ بې دې تې ئومۇمىي كېڭىشىنىڭ ئۈچىنچى كومىتېتىدا بىرلەشمە بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشقا ۋە BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى ئىشخانىسىنىڭ تەۋسىيەلىرىنى ئىجرا قىلىشقا چاقىرغانلىقى، چەت ئەللەرگە قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن كونكرېت ھەرىكەت قوللانغانلىقى. ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى ئاساسىدا ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغانلىقىنى بايان قىلغان ۋە بۇ جەھەتتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قىسىم نەتىجىلىرىنى شەرھلەپ ئۆتكەن ئۇلار يەنە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان خىزمەتلەرنى داۋاملىق ئىشلەپ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنىشى ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت مەجلىسىگە سۇنغان دوكلاتىدا ئۇيغۇرلاردىن باشقا يەنە ئۇكرائىنا يەمەن ئېتىئوپىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ۋە رايونلاردا يۈز بېرىۋاتقان ھەر تۈرلۈك ۋەھشىيلىكلەرنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىنغان خىزمەتلەرمۇ تىلغا ئېلىنغان ۋە ئامېرىكىنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا كىشىلىك ھوقۇقنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ۋەھشىيلىكلەرنى توختىتىش ئۈچۈن داۋاملىق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن

خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى يېقىندىلا شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى بايان قىلىش مۇھاكىمە مۇنبىرىنى ئۈرۈمچىدە چاقىرىپ قانداق قىلغاندا شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى سۆزلىگىلى بولىدۇ دېگەن تېما ھەققىدە خەلق تورى شىنخۇا تورى خىتاي خەۋەرلەر تورى قاتارلىق خىتايدىكى ئون نەچچە چوڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى مەسئۇللىرىنىڭ پىكرىنى ئاغان ئىدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتى غەرب دېموكراتىك ئەللىرىدە كەڭ ئاشكارىلىنىپ خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازى زور دەرىجىدە خۇنۈكلەشكەنلىكى مەلۇم ئەمدىلىكتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يۇقىرىدىكى ھۆكۈمەت ئاخبارات قاناللىرى بىلەن تۈرلۈك تەشۋىقاتلارغا تايىنىپ يوشۇرماقچى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا.
خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئاشلىق بىخەتەرلىكى مەسىلىسىنى قاتتىق تەكىتلەپ، ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينى ئاشلىق بىلەن تەمىنلەيدىغان مۇھىم بازا قىلىپ بېكىتكەن ئىدى. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى تارقاتقان خەۋىرىدىن قارىغاندا، خىتاينىڭ يۇقارقى سىياسىتى ئۇيغۇر ئېلىدە رەسمىي ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ دەسلەپكى نەتىجىسى كۆرۈلۈشكە باشلىغان. جۈملىدىن، ئۇيغۇر ئېلىدە بۇ يىل يازلىق ئاشلىقنىڭ ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارى يەتتە مىليون بىر يۈز يىگىرمە مىڭ توننىغا يېتىپ، ئالدىنقى يىلغا سېلىشتۇرغاندا تۆت يۈز ئاتمىش مىڭ توننا ئاشقان ۋە تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقان. خىتاي دائىرىلىرى بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بۇغداينى ئاساس قىلغان يازلىق ئاشلىق تېرىلغۇ ئېتىزلىرىنى ئالدىنقى يىلغا سېلىشتۇرغاندا يەتتە يۈز توقسان ئىككى مىڭ مو كۆپەيتكەن بولۇپ، بۇ پۈتكۈل خىتاينىڭ يازلىق ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش يەتتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنتىنى ئىگىلەپ خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتكەن خەۋەردە يەنە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىنى پۈتكۈل خىتاينى يېمەكلىك ۋە ئاشلىق بىلەن تەمىنلەيدىغان بازا قىلىش ھەققىدىكى سىياسەتنى يولغا قويغانلىقى بۇنىڭ ئەمدى رايوننىڭ خىتاينى يېمەكلىك بىلەن تەمىنلەشتە تېخىمۇ مۇھىم رول ئوينىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان

خىتاي خەۋەرلەر تورى ۋە تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا خوتەننىڭ چىرا ناھىيىسىدىكى ئون توققۇز مەكتەپتىن تەشكىللەنگەن ئاتمىش ئىككى نەپەر ياش ئۆسمۈر يېقىندا تيەنجىنگە ئاپىرىلغان بولسا توققۇزتارا ناھىيىسىدىن كەلگەن يىگىرمە نەپەر ياش ئۆسمۈر جاڭجياگاڭ شەھىرىگە ئاپىرىلغان تيەنجىنگە ئاپىرىلغان بالىلار ئۇ يەردە جۇ ئېنلەي ۋە دېڭ يىڭچاۋ خاتىرە سارىيى بېيپىڭ تيەنجىن جەڭ خاتىرە سارىيى قاتارلىق ئورۇنلارنى زىيارەت قىلىپ تارىخ ئۆگىنىشكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇ پائالىيەت تيەنجىن ۋە چىرا ناھىيىسى ئارىسىدىكى ئالاقە ئالماشتۇرۇش ۋە قوشۇلۇپ كېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە لاگېر سىياسىتىنى يولغا قويغان بىلەن تەڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى دۆلەت تىلى مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشى ۋە ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشۇشى دېگەندەك بىر قاتار سىياسىي تېرمىنلارنى ئىشلىتىپ رايوندىكى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى داۋاملىق كۈچەيتىشنى تەكىتلىگەن ئىدى يۇقىرىدىكى خەۋەردىن قارىغاندا خوتەننىڭ چىرا ناھىيىسى بىلەن تيەنجىننىڭ جىننەن رايونىدىكى باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ھەمكارلىق ۋە ئورتاق قۇرۇش پائالىيىتى بويىچە بىر يەرگە جەم قىلىنغان خىتاي دائىرىلىرى ھازىر ئۇيغۇر تىلىدىكى مىللىي مائارىپنى پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتكەن بولۇپ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خىتايچە مائارىپ تەربىيىسى ئېلىشى بەلگىلەنگەن ئىدى توققۇزتارا ناھىيىسىدىن كەلگەن يىگىرمە نەپەر ياش ئۆسمۈر بولسا جاڭجياگاڭ شەھىرىگە ئاپىرىلىپ ئۇ يەردە ئانارنىڭ دانىلىرىدەك بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش جاڭ جياگاڭ توققۇز تارا ياش ئۆسمۈرلەر ئالماشتۇرۇش تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتىگە قاتناشتۇرۇلغان خەۋەردە بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان جاڭ جياگاڭ شەھىرى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسى ئانارنىڭ دانىلىرى بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇشنى كۈچەيتتى جاڭ جياگاڭ توققۇز تارا ياش ئۆسمۈرلەر ئالماشتۇرۇش تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتى ئىككى جايدىكى ياش ئۆسمۈرلەرگە ئالاقىلىشىش ئالماشتۇرۇش يۇغۇرۇلۇش سۇپىسى ھازىرلاپ بەردى دېيىلگەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز. ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تۆتىنچى ئاۋغۇست جۈمە كۈنلۈك پروگراممىسى. يۇقىرىدا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك

يېقىندا تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا خىتاي ھازىر مەشھۇر مەسچىتلەرنى ۋەيران قىلماقتا ناملىق ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش نامىدا ئىسلام مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكلىرىنى يوق قىلىشقا چەتتىن كىرگەن ھەرقانداق نەرسىنى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە قىلىشقا كۈچەۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاينىڭ مەسچىتكە بۇزغۇنچىلىق قىلىشى ئۇنىڭ ئىسلام دۈشمەنلىكىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى ئىجرا قىلىشىدا پەرقلەر مەۋجۇت بولغان يەنى ئۇيغۇرلار بىلەن باشقا مۇسۇلمانلار ئۇچرىغان مۇئامىلە پەرقلىق بولغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى مۇھىم ئىقتىسادىي تۈگۈن قىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىن تارتىپ ياۋروپا ۋە ئافرىقىغىچە كېڭەيگەن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى كۆپلىگەن سىياسىي كۆزەتكۈچىلەرنىڭ نەزىرىدە خىتاينىڭ گېئوسىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىرىنى كېڭەيتىش ۋاسىتىسى دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ، ئۆز نۆۋىتىدە ئۇنىڭ خىتاينىڭ پۇل مۇئامىلە تۇزىقى ئىكەنلىكى نامرات دۆلەتلەرنى قەرزگە بوغۇپ قويۇۋاتقانلىقى ۋە ھۆكۈمەتلىرىنى چىرىكلەشتۈرۈۋاتقانلىقى ھەققىدە تەنقىدلەر كۆپىيىپ قالغان ئىدى يەنە كېلىپ خىتاينىڭ ئۆتكەن يىلدىن بۇيان رۇسىيە بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇكرائىناغا قىلىنغان ھۇجۇمنى قوللىشى تەيۋەنگە تەھدىت سېلىشى ئۇنىڭ باشقا دۆلەتلەرنىڭ زېمىنى ۋە بايلىقىغا كۆز تىكىشتەك قارا نىيىتىنىڭ بارلىقىنىمۇ ئاشكارىلاپ خەلقئارادا يامان تەسىر پەيدا قىلغان بولۇپ ئاقىۋەتتە بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنىڭمۇ خىتاينىڭ كۈتكىنىدەك ئوڭۇشلۇق بولمايۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتە

رويتېرس ئاگېنتلىقى ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئېلان قىلغان ئىتالىيىنىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىغا قېتىلىشى ناھايىتى ئېچىنىشلىق بىر قارار ناملىق خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىتالىيە خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدىن چېكىنمەكچى بولۇۋېتىپتۇ ئالدىنقى نۆۋەتلىك ئىتالىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل خىتاينىڭ بۇ پىلانىغا قېتىلىش كېلىشىمى ئىمزالىغان بولۇپ ھازىرقى ھۆكۈمەت ئۇنى بىكار قىلىشنى ئويلىشىۋېتىپتۇ ئىتالىيىنىڭ ھازىرقى باش مىنىستىرى جورج مېلونى بۇ ھەقتە ئون ئىككىنچى ئايدا قارار چىقىرىدىكەن ئىتالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىتالىيىنىڭ تۆت يىل بۇرۇن بۇ پىلانغا قېتىلىشى مەغلۇبىيەتلىك بىر قارار بولغان چۈنكى ئۇنىڭدا خىتاينىڭ ئىتالىيىگە مال ئېكسپورت قىلىشى كۆپەيگەن ئەمما ئىتالىيىنىڭ خىتايغا مال ئېكسپورت قىلىشى يوق دېيەرلىك بولغان ھازىرقى مەسىلە ئىتالىيىنىڭ بۇ كېلىشىمدىن چىرايلىقچە چىقىپ كېتىشى ئىكەن ئامېرىكىنى زىيارەت قىلغان ئىتالىيە باش مىنىستىرى جورج مېلونى ئىتالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقانلىقىنى يېقىندا خىتايغا زىيارەتكە بېرىپ خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن بۇ مەسىلىنى سۆزلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان زىمىستان تورىنىڭ دىرېكتورى ماركو رېسپىنتى ئىتالىيىدە چىقىدىغان ئەركىنلىك گېزىتىدە ئېلان قىلغان جورج مېلونى بىلەن جو بايدېننىڭ پىلانى خىتايدىن قېچىش ناملىق ماقالىسىدە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان قوش ماكانلىق ھايۋانغا ئوخشاش دېڭىز ۋە قۇرۇقلۇقتا تەڭ ھەرىكەتلىنىپ تېخنىكا ۋە سودىدا قانداقتۇر يېڭىلىق يارىتالايدىغان بىر پىلان تۈزگەنلىكى نامرات دۆلەتلەرگە ئىقتىسادىي گۈللىنىش ۋە تەرەققىيات ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىپ ئۇلاردىن ئالىدىغاننى ئېلىپ سالىدىغان قۇرۇلۇشنى سېلىپ قەرز دېسە قەرز بېرىپ ئاندىن ئۇ دۆلەتلەرنى قەرزگە بوغۇپ بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇلارنىڭ مۇھىم ئورگانلىرى ۋە مۇھىم جايلىرىنى ئىگەللەشكە باشلىغانلىقى ئۇ دۆلەتلەرنىڭ ئەمەلدارلىرىنىمۇ خىتايپەرەس ئاچكۆز ۋە چىرىك قىلىۋەتكەنلىكىنى ئىتالىيىنىڭ ئالدىنقى نۆۋەتلىك ھۆكۈمىتىنىڭمۇ بۇ ئالدامچىلىق ۋە ئېزىقتۇرۇشتىن خالىي بولالمىغانلىقىنى يېڭى ھۆكۈمەتنىڭ بۇنى تۈزەشكە بۇ تۇزاقتىن قۇتۇلۇشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان

ئالدىنقى نۆۋەتلىك ئىتالىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل ئۈچىنچى ئايدا خىتاي بىلەن كېلىشىم ئىمزالىغاندا ناھايىتى چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزگەن. ئىتالىيە بىر بەلباغ بىر يول پىلانىغا كىرىپ قالغان بىردىنبىر ياۋروپا دۆلىتى، بەلكىم بىردىنبىر غەرب دۆلىتى. شۇڭا ياۋروپا ئىتتىپاقى، ئامېرىكا ۋە ناتومۇ بۇنىڭدىن ئەندىشە قىلماقتا. ئىتالىيە خىتايغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن باغلىنىپ قالدى. سىياسەت بىلەن ئىقتىسادنىڭ تاراتقۇلاردىن پايدىلىنىدىغان تەرىپى بار. نەتىجىدە دېموكراتىيەنىڭ كۆزەتكۈچىسى بولغان تاراتقۇلارغىمۇ خىتاينىڭ تەشۋىقاتى خېلىلا سىڭىپ كەتتى. دېمەك، سىز باشتا خىتاي بىلەن سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي كېلىشىم تۈزگەندىن كېيىنلا سىياسەتنىڭ ۋە تاراتقۇلارنىڭ بېسىمىغا دۇچ كېلىسىز. كېلىشىم تۈزگەن ئىككى دۆلەتتىن بىرى، مەسىلەن، خىتاي ئالاھىدە كۈچلۈك بولسا، ئۇنىڭدىن ئاجىزراق بولغان ئىتالىيە خىتاينىڭ قارارىغا بويسۇنۇشقا مەجبۇر بولىدۇ. ئوكسفورد ئومنىيە خەلقئارا تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە باش دېرىكتورى ئېلېنا بېرنىنى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئىتالىيەنىڭ بۇ ئىشتا توغرا قارار بەرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
ئىتالىيە يەتتە دۆلەت گۇرۇھى ئىچىدە خىتاي بىلەن بىر بەلباغ بىر يول كېلىشىمى تۈزگەن بىردىنبىر دۆلەت جورج مېلونى ھۆكۈمىتىنىڭ بىر يۈز سەكسەن گرادۇس بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشى شۇنى كۆرسىتىدىكى ئىتالىيە خىتاينىڭ ئۆز ئىقتىسادىي كۈچىدىن قانداق پايدىلىنىپ خەلقئارادىكى ئەركىنلىك قىممەت قارىشىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانلىقىنى ئاخىر چۈشەندى كۆپچىلىككە مەلۇمكى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى باشقا دۆلەتلەرگە قەرز بېرىش ۋە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇش سېلىپ بېرىشنى ئاساس قىلىدۇ ئۇلارنىڭ بەرگەن قەرزى غەرب پۇل مۇئامىلە ئورگانلىرى بېرىدىغان قەرزدىن يامان يەنە كېلىپ خىتاي ئۇ قەرزنى ئاسانلىقچە بىكار قىلمايدۇ often with worse terms than western institutions china rarely cancel debt.

يەنە كېلىپ خىتاينىڭ قەرز ئۆسۈمى غەرب بانكىلىرىنىڭ ئۆسۈمىدىن نەچچە ھەسسە يۇقىرى. ماركو رېسپېنتىنىڭ قارىشىچە، بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى خىتاينىڭ يېڭىچە ئىقتىسادىي پىلانى بولۇپلا قالماي، دۇنياغا ئۆز تەسىرىنى سىڭدۈرۈشنىڭ ئىستراتېگىيىلىك پىلانى بولۇپ، بۇ قۇرۇلۇش داۋام قىلغان مۇددەتچە خىتاينىڭ يېڭى مۇستەملىكىچىلىكىمۇ داۋام قىلىدۇ، دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ مۇستەبىتلىك يامرايدۇ. ئەركىنلىك ئازىيىدۇ پۈتۈن دۇنيا شى جىنپىڭ ئىدىيەسىنىڭ تەسىرى ئاستىدا قالىدۇ ئىتالىيە چوقۇم خىتاي بىلەن تۈزگەن كېلىشىمدىن ۋاز كېچىشى كېرەك ماركو رېسپېنتى ئىتالىيەنىڭ كونا ھۆكۈمىتى ماڭغان خاتا يولنى يېڭى ھۆكۈمەتنىڭ توغرىلاشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاي بىلەن كېلىشىم تۈزگەن ھۆكۈمەت بىلەن ھازىرقى ھۆكۈمەت ئوتتۇرىسىدا غايەت چوڭ پەرق بار. ھازىرقى ھۆكۈمەت خىتاي بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنى ئۆزگەرتىشنىڭ كويىدا. مەنچە ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭ بۇ كېلىشىمنى بىكار قىلماقچى بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇلار بۇ كېلىشىمنىڭ بىر تۇزاق ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرۈپ يەتتى. ئۇلار ئىتالىيەنىڭ دۆلەت مەنپەئەتىنى قوغداشقا تىرىشىۋاتىدۇ. Wall Street ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئومۇمەن ئېيتقاندا، خىتاينىڭ ياۋروپا دۆلەتلىرىنى بىر بەلباغ بىر يول چەمبىرى ئىچىگە ئېلىپ كىرىش پىلانى سۇغا چىلاشقان. بۇنىڭغا كوۋىد ۋىرۇسى، قەرز بېسىمىنىڭ ئېغىرلىشىشى، روسىيەنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىكى مەغلۇبىيىتى قاتارلىقلار سەۋەب بولغان بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ياپونىيىدە ئېچىلغان يەتتە دۆلەت گۇرۇھى يىغىنىدا دېموكراتىك دۆلەتلەر رەھبەرلىرى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە ئالتە يۈز مىليارد دوللار مەبلەغ سېلىشقا پۈتۈشكەن بولۇپ ئەگەر بۇ پىلان ئەمەلگە ئاشسا خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى تېخىمۇ چوڭ كىرىزىسقا دۇچ كېلىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئاتالمىش مائارىپتا شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قۇرۇلۇشى نامىدا رايوندىكى مائارىپنى خىتايلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ كەلگەن ئىدى دائىرىلەرنىڭ يېقىندا يەنە مەخسۇس يىغىن ئېچىپ مائارىپتا شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قۇرۇلۇشىنى شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسىنىڭ تەلىپى بويىچە شىنجاڭنىڭ سانائەت قۇرۇلمىسى ۋە رايوننىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسەن كەسپىي مەكتەپلەر مائارىپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى تەكىتلىشى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا داۋام قىلىۋاتقان ئاتالمىش مائارىپقا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ ئىستراتېگىيە سىياسىتىنىڭ مۇھىم تەركىبى دېگەننى تەكىتلەۋاتقانلىقى، بولۇپمۇ كەسپىي مائارىپنى كۈچەيتىشنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىدى.

تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ما شىڭرۇينىڭ مائارىپ ساھەسىدە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنى مۇھىم بىر سىياسىي ۋەزىپە قىلىشنى تەكىتلىشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ قەدىمىنى يەنىمۇ تېزلەتكەنلىكىنى كۆرسىتىدىكەن.
مائارىپتا نىشانلىق ياردەم دېگەن بۇ سىياسەت شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى خىتايلاشتۇرۇش يەنى بىر ئاسسىمىلە سىياسەتنىڭكى بىر تەركىبى دەپ كۆرىمەن بۇ خىتاينىڭكى شۇ باشقا مىللەتنى خىتايلاشتۇرۇش زېھنىيەتنىڭكى ئوتتۇرىغا چىقارغان بىر خىل سىياسەت ئەمدى ھازىر بۇ يەسلىدىن ئېتىبارەن خىتاينىڭكى ئەنئەنىلىرىنى ئۆگىنىپ، يەنە خىتاي كىملىكىنى قوبۇل قىلغۇزۇشقا تىرىشىۋاتقان بىر سىياسەت دەپ ئويلايمەن. بۇ خۇددى شەرقىي تۈركىستاننى مۇشۇ خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن سىياسىتى بىلەن ئوخشاش.
ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتى خىتايدىكى ئون توققۇز ئۆلكىنىڭ مائارىپ كۈچىگە تايىنىپ، شەرقىي تۈركىستاننى خىتاينىڭ باشقا ئۆلكە-شەھەرلىرىگە ئوخشاش ھالەتكە كەلتۈرۈش ئىكەن.
بۇ ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شېھىرنىڭكى مائارىپ كۈچىگە تايىنىپ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستاننىمۇ باشقا خىتاي ئۆلكىسىگە ئوخشاش ئاشۇنداق بىر مائارىپنى ئېلىپ بېرىپ ۋە تەربىيەلەنگەن ئىنسانلار خىتايدەك بولۇشىنى ئىستەۋاتىدۇ ئەمدى. بۇ تارىختىن بېرى كەلگەن مۇشۇنداق بىر سىياسەت بۈگۈنكى خىتاي ئەگەردە مۇشۇنداق كەڭ بىر زېمىنگە ئىگە بولۇپ نۇرغۇن مىللەتلەرنى ئاسسىمىليا قىلىپ بۈگۈنگىچە كەلدى ھەمدە ئوخشاش سىياسەتنى بۈگۈنكى زامانىۋى ۋاقىتلاردا يەنى بۈگۈنكى چاغدا كونا سىياسەتنى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ مەقسەت ھەمدە شەرقىي تۈركىستاننى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ تۇرۇپ، كىملىكلەرنى خىتايچىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ رايونغا ئىگە بولۇش.
خىتاي ئۆلكە شەھەرلىرىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن بۇيان كەڭ كۆلەمدە ئېچىلغان شىنجاڭ سىنىپلىرى ۋە ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىسىدە تېز سۈرئەتتە كۆپەيتىلگەن

شۇنداقلا بۇنى دۆلەت تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش دېگەن نامدا پەردازلىغان ئىدى. بۇ ئەھۋال شۇ مەزگىللەردىلا غەرب دېموكراتىك ئەللىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتى تەرىپىدىن قاتتىق تەنقىدلەنگەنىدى. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارانىڭ بېسىمى ۋە ئەيىبلەشلىرىگە پىسەنت قىلماستىن، شەرقىي تۈركىستاننى خىتايلاشتۇرۇشنى ئاتالمىش شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش سىياسىتىنىڭ مۇھىم بىر پارچىسى دەپ ئاتاپ كەلگەنلىكىنى، شۇنداقلا بۇ سىياسەتنى تېخىمۇ رادىكال ۋاسىتىلار بىلەن ئىجرا قىلىشنى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئىككى مىڭ ئون سەككىزدىن بېرى خەلقئارا بۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇم سىياسىتىنى كۆردى. خەلقئارادا نۇرغۇن تەنقىدلەر كەلدى، دوكلاتلار چىقاردى، قانۇنلار چىقاردى. دېمەككى، خىتاي ھازىر بۇ بېسىمگە قارشى شەرقىي تۈركىستاندا ئالدىراشچىلىق بىلەنلا مائارىپ جەھەتتە مۇشۇ يىلتىزىدىن ئۆزگەرتىشنى تىرىشىۋاتىدۇ. يەنى ھازىرقى پەيتتە چاققانراق بۇنى ھەل قىلىشنىڭكى بىر سىياسەتنى ماڭغۇزۇۋاتىدۇ. نەتىجىدە يەنى رايوننى خىتايلاشتۇرگەندىن كېيىن چەت ئەلدىكى بېسىملەر ۋە تەنقىدلەرمۇ ئۇنىڭدىن كېيىن ئىشقا يارىمايدىغان بىر ھالغا كەلسۇن دەپ قىلىۋاتقان بىر تىرىشچانلىق دەپ ئويلايمەن.
نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى.
دۆلەت تىلى مائارىپىنى مۇستەھكەملەش دەپتۇ. بۇ دېگىنى شۇ، مەسىلەن، ھېچ بولمىغاندا تەشۋىقات ئۈچۈن بولسىمۇ بىر ئۇيغۇر تىلىنىڭكى قانۇنىي ئورنىغا بىراز نېمە قىلىش دېگەن نەرسىمۇ يوقكەن. ئىككىنچىسى، شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن سۇغىرىشنى كۈچەيتىمىز دەپتۇ. بۇنىڭ دېگىنى ئەمدى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇشقا ئۇرۇنۇشنى ھەم بۇنىڭ ئورنىغا شۇ خىتاي مەدەنىيىتىنى يايىمىز دېگەن گەپكەن شى جىنپىڭ دېگىنى شىنجاڭنى مەدەنىيەت جەھەتتىن سۇغىرىش دېگىنى شۇ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇپ بولغان تۇپراق ئالماشتۇرۇلغان ئەھۋالىسىدا يېڭى مەدەنىيەت بەرپا قىلىش شۇنى كۈچەيتىمىز دېگەن خىتاي مەدەنىيىتىنى تۆكۈش، بۇ يەردە ئومۇملاشتۇرۇشنى تەرغىب قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن ئەمدى.
ئۇنىڭ قارىشىچە، مەزكۇر يىغىندا خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئومۇملاشتۇرۇشتىن باشقا، رايوندا كەسپىي مائارىپنى كۈچەيتىش دېگەنلەرنىڭ تەكىتلىنىشى، رايوندا خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئاسسىمىلياسىيە سىياسىتىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە، خىتاينىڭ رايوندىكى زاۋۇت فابرىكىلىرى ئۈچۈن كەسپىي ساھەلەر بويىچە مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرى يېتىلدۈرۈشنىمۇ مەقسەت قىلغان ئىكەن. كەسپىي مائارىپنى يولغا قويىمىز دەپتۇ. ئاساسلىقى مۇشۇ كۆمۈرچىلىك، نېفىتچىلىك، تەبىئىي گاز دېگەندەك سانائەتكە دائىر كەسىپلەرنى كۈچلەندۈرىمىز دەپتۇ. بۇنداق دېگىنىگە قارىغان چاغدا شۇ بىزنىڭ ۋەتەننى بۇرۇنمۇ خىتاينىڭ ئېنېرگىيە بازىسى ئىدى. بۇندىن كېيىنمۇ خىتاينىڭكى نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر. توك، پاختا قاتارلىق خىتاينىڭكى ئېنېرگىيە ۋە خام ئەشيا بازىسىلىق ئورنىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈپ، ئۇيغۇرلارنى مۇشۇ خىتاينىڭ ئېنېرگىيە ۋە خام ئەشيا بازىسىدا قۇل ئىشچىلارغا ئايلاندۇرۇۋېتىشتىن ئىبارەت بۇ تاكتىكىسىنى داۋاملىق ئىجرا قىلىپ، ئۇنىڭ ئىجراسىنى داۋاملىق كۈچلەندۈرىدىغان ئوخشايدۇ.
بۇ يىغىندا ماشىنرۇي يەنە تەبىئىي پەن ساھەلىرى ۋە تېخنىكىلىق ساھەلەردە ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىشىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى ماشىنرۇينىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرىگە جىددىي دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
خىتاينىڭ مەقسىتى ئېنىق، خىتاينىڭكى مۇھىتنى بۇلغايدىغان، ئادەم ئەمگەك كۈچى تەلەپ قىلىدىغان مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا كۈچلۈك ئەمگەك تەلەپ قىلىدىغان ساھەنىڭكى ھەممىسىنى شەرقىي تۈركىستانغا ئاپاردى. چۈنكى بۇ يەردە ھەقسىز ئەمگەك بار ئۇلار بولسا ئۇيغۇرلار، يەنى مەجبۇرىي ئەمگەك. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭغا ئەمدى ئەڭ تۆۋەن تەلەپتىكى بىر كەسپىي بىلىملەرگە لازىم بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنى كەسپىي بىلىملا ئەمەس، خىتاينىڭكى ئىدېئولوگىيەسىنى كاللىسىغا سىڭدۈرىدىغان ياكى كاللىسىنى يۇيىدىغان شۇلارنى كۈچەيتىش لازىم. خىتاي ھازىر ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى پەقەتلا تەن جەھەتتىكى ئەمەس، ئۇيغۇرلارنىڭ كاللىسىنى يۇيۇش، ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قۇلى قىلىپ ئىشلىتىش، مۇشۇ يۆنىلىشكە قاراپ مېڭىۋاتىدۇ.
ئۇ سۆزىدە ماشىنرۇينىڭ كەسپىي مائارىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۇنى يۇقىرى سۈپەتلىك ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلدۇرۇش دېگەن سۆزلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە رايوندىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەرنى خىتاي كارخانا شىركەتلىرىنىڭ كەسىپلەشكەن مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
خىتاينىڭكى پۈتۈن زاۋۇتلىرىنى، مەسىلەن، توقۇمىچىلىق قاتارلىق، ئۇنىڭدىن كېيىن دېھقانچىلىق، پاختا تېرىشتىن تارتىپ ئۇنى ئىلغاش قاتارلىق ئىنسانىي ئەمگەك كۈچى تەلەپ قىلىدىغان يۇقىرى، ناھايىتى كۆپ ئەمگەك تەلەپ قىلىدىغان بۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىزنىڭ ۋەتەنگە يىغدى، بۇ يەردە لاگېرلارنى قۇردى. ئۇنىڭ بىلەن تەڭ مۇشۇ كەسپىي مائارىپ دېگەن نامدا بۇ ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭكى مىللەتچىلىكى، خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇلارنىڭ كاللىسىغا قۇيۇپ، ئۇيغۇرلارنى نېمە دېگەندە بىر روباتتەك ياكى ماشىنا ئادەمدەك قۇل ئىشلەيدىغان قىلماقچى.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ بۇ ھەقتە ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى.
ماقالىدىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ، دېمەك خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكىنى يوقىتىپ پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش، خىتايلاشتۇرۇش بولغاندىمۇ جۇست ئەينى ساپ ئۆزىنىڭ خىتاي قىلىپ چىقىشقا بۇلار ناھايىتى ئەمەلىي تاكتىكىلار بىلەن، ئەمەلىي ئۇسلۇبلار بىلەن ئۆتكەنلىكىنىڭ ئىپادىسى. پىروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ زەھەرلىك چېكىملىك فېنتانىل مەسىلىسىنى، ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى جازا تەدبىرلىرىنى بىكار قىلدۇرۇشتا كوزىر سۈپىتىدە قوللانماقچى بولۇۋاتقانلىقى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا تارقالغانىدى. بۇ ئامېرىكا جەمئىيىتىدە ۋە ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىمۇ ئەندىشە قىلارلىق مەسىلىگە ئايلانغان. بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ فېنتانىلنى چەكلەشتە خىتاينىڭ ھەمكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تۈپەيلى خىتايغا يۈرگۈزگەن ئېمبارگولارنى يەڭگىللىتىش ئېھتىمالى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىماقتا ئۇلار بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ۋە خىتايغا قارشى يۈرگۈزۈلگەن ئېمبارگولارنى يېنىكلەتمەسلىك توغرىسىدا دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتكەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي.
كۈچلۈك زەھەرلىك چېكىملىك دورىسى فېنتانىل ئامېرىكىدا ئېغىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان فېنتانىلنى چەكلەشتە خىتاينىڭ ھەمكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن خىتايغا يۈرگۈزگەن ئېمبارگولارنى يەڭگىللىتىش ئېھتىماللىقى ئامېرىكا جەمئىيىتىنىڭ بولۇپمۇ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدىكى جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىنىڭ قەتئىي قارشىلىقىغا ئۇچرىدى ۋول سترىت ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا خىتاينى زىيارەت قىلىپ فېنتانىلغا قارشى ھەمكارلىشىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا خىتاي ئەمەلدارلىرى بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن ۋاشىنگتوننىڭ خىتايغا قارشى يولغا قويغان ئېمبارگولىرىنى بىكار قىلىشىنى تەلەپ قىلغان دېگەن خەۋەر ئامېرىكىدا تالاش تارتىشلارغا سەۋەب بولغان بۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچى ئەزالىرىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان ۋە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ھەم خىتايغا قارشى يۈرگۈزۈلگەن ئېمبارگولارنى يېنىكلەتمەسلىك توغرىسىدا دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتكەن فوكس خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىدىن يوڭ كىم ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتى رەئىسى مايكل ماككاۋول ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالگېر قاتارلىقلار بايدېن ھۆكۈمىتىگە خەت يېزىپ كوممۇنىست خىتاي ھازىر ئامېرىكىلىقلارنىڭ ھاياتى بىلەن ئوينىشىپ بۇنى كوزۇر قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى جىنايىتىگە بېرىلگەن جازادىن قۇتۇلماقچى بولۇۋاتىدۇ دېگەن ئۇلار يەنە ئەگەر ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەت بۇ يۆنىلىشتە داۋاملاشسا ئامېرىكا مەجلىسى بۇنى توسۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇرغان لېكىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇل ۋول سترىت ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىگە قارىتا ئىنكاس بىلدۈرۈپ خىتاي بىلەن ئېمبارگونى بىكار قىلىش ھەققىدە مۇنداق بىر مۇزاكىرە ئېلىپ بارغانلىقىنى رەت قىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مەتيۇ مېللىنىڭ كۈندىلىك ئاخبارات يىغىنىدا ئېيتىشىچە خىتاي بىلەن فەنتانىلنى چەكلەش توغرۇلۇق مۇزاكىرە بولغان ئەمما ئېمبارگونى بىكار قىلىش توغرۇلۇق مۇزاكىرە بولمىغان. ئاساسلىق مەنبەسى خىتايدىن كېلىدىغان كۈچلۈك زەھەرلىك چېكىملىك دورىسى فېنتانىل ئامېرىكىدىكى ئېغىر ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ فېنتانىلنى چەكلەشتە خىتاينىڭ ھەمكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان دىپلوماتىك ئالاقىلىرىدىكى مۇھىم تېمىلارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان لېكىن يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ فېنتانىل مەسىلىسىنى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى جازا تەدبىرلىرىنى بىكار قىلدۇرۇشتا كوزۇر سۈپىتىدە قوللانماقچى بولۇۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ سابىق مۇتەخەسسىسى دوكتور جېررى لېچنىڭ قارىشىچە فەنتانىل ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ھەل قىلىش تېگىشلىك چوڭ بىر مەسىلىگە ئايلانغان ئۇ فەنتانىلنىڭ ئىچىدىكى تەركىبلەرنىڭ ئاساسەن خىتايدىن مېكسىكا ئارقىلىق ئامېرىكىغا كېلىدىغانلىقىنى مېكسىكىدىكى قارا قوللار پارتىيىسى فەنتانىلنى ئامېرىكىغا ئېلىپ كىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا كىچىك بىر دانە يېگەن ئادەمنى ئۆلتۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپمۇ ئۇ كىشى بۇنداق زەھەرلىك چېكىملىك چېكىشكە ئادەتلەنمىگەن بولسا فەنتانىلنىڭ تەسىرى تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ فەنتانىلنىڭ ئىچىدىكى تەركىبلەر ئاساسەن خىتايدىن مېكسىكا ئارقىلىق ئامېرىكىغا كېلىدۇ بۇ يەردە ئەڭ مۇھىم مەسىلە مېكسىكىدىكى قارا قوللار پارتىيىسى فەنتانىلنى ئامېرىكىنىڭ جەنۇب چېگرىسىدىن ئېلىپ كىرىدۇ ئەلۋەتتە بۇ بىر چوڭ مەسىلە خىتاي مېكسىكىدىكى قارا قوللار پارتىيىسىگە فېنتانىل سېتىۋاتىدۇ. مانا بۇ مەسىلىنىڭ تۈپ يىلتىزى. مانا بۇلار مەسىلىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى. بۇ ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا بىر مەسىلە ھاسىل قىلىۋاتىدۇ. شۇنداق. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ قىلىۋاتقىنى ماھىيەتتە ئامېرىكىدا فېنتانىلنىڭ تارقىلىشىنى توسماقچى بولۇۋاتىدۇ. كۆپىنچە قانۇنسىز زەھەرلىك چېكىملىك چەككۈچىلەر فېنتانىل بىلەن باشقا زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ قانداق پەرقى بارلىقىنى بىلمەيدۇ. چۈنكى بۇ زەھەرلىك چېكىملىكلەر بىر بىرىگە ئوخشاپ. كېتىدۇ. شۇڭا نۇرغۇن كىشىلەر بىلمەي تۇرۇپ فەنتانىل ئىستېمال قىلىدۇ ۋە ئۇلار نېمە يەۋاتقانلىقىنى بىلمەستىن يەيدۇ. خىتاي ھەققىدىكى تەتقىقاتتا غەرب دۇنياسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن سىياسىي ئانالىزچى، گېتسون ئىنستىتۇتىنىڭ مۇتەخەسسىسى ۋە مەسلىھەتچىسى گوردون چاڭ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى فەنتانىل تىجارىتى قىلىدىغان گۇرۇپپىلارنىڭ ئارقىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ خىتاينىڭ مۇتلەق دەرىجىدە مەجبۇرلانمىسا بايدىن ھۆكۈمىتى ئويلىغاندەك فەنتانىل مەسىلىسىدە ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلاشمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ئىنسانىيەتكە قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا جىنايەتلەرنى سادىر قىلماقتا بىز بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىگە ئىمزا قويغان دۆلەتنىڭ بىرى بىزنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە جازالاش مەجبۇرىيىتىمىز بار ئەپسۇسكى بايدىن ھۆكۈمىتى بۇ مەجبۇرىيەتكە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلمىدى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا بۇ خىل سودا بولماسلىقى كېرەك خىتاي مۇتلەق دەرىجىدە مەجبۇرلانمىسا فەنتانېل مەسىلىسىدە ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلاشمايدۇ شۇڭا ئۇلارغا يول قويۇش ۋە پايدا بېرىش ئارقىلىق مەسىلىنى ھەل قىلالمايمىز بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىز خىتايغا شۇنداق ئېغىر چىقىملارنى تۇتقۇزۇش كېرەك شۇنداق قىلغاندىلا خىتاينىڭ فەنتانېل مەسىلىسىدە بىزگە ياردەم بېرىشىدىن باشقا ئامالى يوق ئېسىڭىزدە بولسا خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى فەنتانىل تىجارىتى قىلىدىغان گۇرۇپپىلارنىڭ ئارقىسىدا ئۇلار پەقەت جىنايى تەشكىلاتلارلا بولۇپ قالماستىن خىتاي كوممۇنىست پارتىيە دۆلىتى قوللىغان جىنايى تەشكىلاتلار
ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ تېما ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۇ بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتنى نورماللاشتۇرۇش فەنتانېل مەسىلىسىدە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىش بەدىلىگە ھۆكۈمەتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە مۇرەسسە قىلىشقا ۋە خىتاي يۈرگۈزگەن ئېمبارگولارنى يەڭگىللىتىشكە ئۇرۇنسا بۇنىڭغا ئامېرىكا پارلامېنتىنىڭ قەتئىي يول قويماسلىقى كېرەكلىكىنى ۋە فەنتانېل مەسىلىسىدە خىتاينى خەلقئارا سوتقا بېرىش كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى يەنى فەنتانىلنىڭكى ئامېرىكىغا كەڭ كۆلەمدە كىرىپ، ئامېرىكىلىقلارنى زەھەرلەشنىڭكى ئالدىنى توساش ئۈچۈن خىتاي بۇنىڭدا ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى، دېموكراتلار ھاكىمىيەت ئۈستىدە، شۇنىڭ ئۈچۈن جۇمھۇرىيەتچىلەر بۇنىڭغا بۇنداق ھېلىقى ئامېرىكىنىڭ مەنپەئەتىنى قۇربان قىلىپ، لۆكچەك زوراۋانغا بويسۇنىدىغان ئەھۋالغا قەتئىي يول قويماسلىق كېرەك، كۈچەيتىش كېرەك، خىتاينى مېنىڭچە خەلقئارا سوتىغىمۇ بېرىش كېرەك، مېنىڭچە بۇنىڭدا ئەيىبلىگىنى بولىدۇ، ئەمما بايدىن ھۆكۈمىتى بۇنىڭدا ئاجىز كېلىۋاتىدۇ، شۇنىڭغا جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسى كونگرېسدا ئەگەر بايدىن ھۆكۈمىتى خىتايغا بولغان جازانى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ بەزى بىر جازالارنى ئۇيغۇر ئۇيغۇرنىڭكى قىرغ مىللىي قىرغىنچىلىققا مۇناسىۋەتلىك جازالارنى ئەمەلدىن قالدۇرسا بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تەكلىپى لىپلىرىنى ھەممىنى پارلامېنتتا توسۇۋېتىدىغانلىقىغا جاكارلىدى. بۇ ياخشى ئىش. دېموكراتىيە دېگەن شۇ. ئەگەر ھۆكۈمەت ئاجىز كەلسە، ئۆكتىچى پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ قارارلىرىنى ئىنكار قىلىۋېتىش، ئۇنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىش، بۇ ناھايىتى نورمال، قىلىشقا تېگىشلىك، ھەققانىيەتتە تۇرۇش، بۇ ئۆكتىچى پارتىيەنىڭكى مەجبۇرىيىتى.
فوكس خەۋەرلىرى تورىنىڭ دېيىشىچە بايدىن ھۆكۈمىتىگە سۇنۇلغان مەكتۇپتا يەنە يۈز مىڭلىغان ئامېرىكىلىقنىڭ فەنتانىل تۈپەيلىدىن ئۆلگەنلىكى بۇ زەھەرنىڭ كېلىش مەنبەسىنىڭ خىتاي ئىكەنلىكى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زەھەر ئەتكەسچىلىكىگە زەربە بېرىش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمايۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇلار يەنە بايدىن ھۆكۈمىتىنى خىتاي بىلەن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە سودىلاشماسلىققا چاقىرغان ئامېرىكا كېسەللىكلەرنى كونترول قىلىش مەركىزىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا قارىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايغىچە بولغان بىر يىل ۋاقىت ئىچىدە يۈز بەش مىڭدىن ئارتۇق ئامېرىكىلىق زەھەرلىك چېكىملىك چەككەنلىكتىن قازا قىلغان بۇ ئۆلگۈچىلەرنىڭ ئاتمىش ئالتە پىرسەنى فەنتانىلنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىرىكمە ئەفيۈن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ئۇلار ئون سەككىز ياشتىن قىرىق بەش ياشقىچە بولغان ئامېرىكىلىقلار ئىكەن دوكتور جېرىلىچ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ فەنتانىل مەسىلىسىدە ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىش مەسىلىسىدە شەرت قويۇش ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىنى لېكىن بىر قىسىم مەجلىس ئەزالىرى دېگەندەك بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە سودىلاشمايدىغانلىقىنى، ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بىلەن يولغا قويغان ئېمبارگولارنى بىكار قىلمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
مېنىڭچە بۇ سودىلىشىش مەسىلىسى ئەمەس مەن ئۇنداق قارىمايمەن ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ فېنتانىلنىڭ ئامېرىكىدا تارقىلىشىنى ۋە فېنتانىل تەركىبلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى چەكلىشى بەك مۇھىم مەن ئامېرىكىنىڭ بىزنىڭ خەلقىمىزنى قوغداۋاتقانلىقىنى كۆردۈم ئەلۋەتتە خىتايلار بۇ فېنتانىلنى مېكسىكىلىقلارغا سېتىپ نۇرغۇن پۇل تاپىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى فېنتانىل مەسىلىسىدە ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىش مەسىلىسىدە شەرت قويۇشى مۇمكىن. مېنىڭچە، بايدىن رەھبەرلىكىدىكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قوشۇلۇشى مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا مەن ئامېرىكىنى خىتايغا قارشى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىك بىلەن يولغا قويغان ئېمبارگولارنى بىكار قىلىدۇ دەپ قارىمايمەن. ئېمبارگولارنى بىكار قىلىدۇ دېيىش توغرا مۇلاھىزە ئەمەس. مەنچە بۇ سەۋەبلەر تۈپەيلى ئامېرىكا ئېمبارگولارنى ئازايتمايدۇ. گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاينىڭ فېنتانىل ھەمكارلىق مەسىلىسىدە ئامېرىكىدىن كۆپ پايدىغا ئېرىشمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بايدېن ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بۇنىڭ سىياسىي زىيىنى بەك ئېغىر بولغاچقا خىتايغا قارشى يۈرگۈزگەن ئېمبارگولارنى يېنىكلەتمەيدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى

ئۇ پۈتۈنلەي مەغلۇپ بولدى بىز شۇنى چۈشىنىشىمىز كېرەككى ئامېرىكىلىقلارنى فېنتانىل ۋە باشقا زەھەرلىك چېكىملىكلەر ۋە باشقا ئۇسۇللار بىلەن ئۆلتۈرۈش كومپارتىيىنىڭ نىشانى بىز كومپارتىيىنىڭ رەزىللىكىنى چۈشەنمەيمىز شۇ سەۋەبتىن بىز كومپارتىيىنىڭ قوللىغان فېنتانىل مەسىلىسىگە تاقابىل تۇرالمايمىز ئۇنىڭ ئۈستىگە بايدىن ھۆكۈمىتى ئۈچۈن سىياسىي زىيىنى بەك ئېغىر بولغاچقا خىتايغا قارشى يۈرگۈزۈلگەن ئېمبارگولارنى يېنىكلەتمەيدۇ
I think that they understand that they will be punished politically if they do that.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بىرى بولغان مايك تۇرنېر مەزكۇر فوكس خەۋەرلىرىگە مۇنداق دېگەن، ئامېرىكا خىتايغا ئۇزۇندىن بۇيان يول قويدى، خىتاي ئامېرىكىنى دۈشمىنىم دەپ قارايدۇ. خىتاي داۋاملىق ھالدا ئامېرىكا شىركەتلىرى، بانكا سىستېمىسى، ئېنېرگىيە ۋە تىرانسپورت سىستېمىسىغا ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار بىزنىڭ ئاساسلىق ئەسلىھەلىرىمىزنى بۇزماقچى بولۇۋاتىدۇ. بىز بۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز ۋە قەتئىي يول قويماسلىقىمىز كېرەك.
گېرمانىيەنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگىنى بولغان فېدېراتسىيە ئاساسىي قانۇن قوغداش ئىدارىسى يېقىندا دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاي جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ گېرمانىيەدە بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى چوڭ ھەجىملىك بىر ماقالە ئېلان قىلىپ، خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ گېرمانىيەدىكى پائالىيەتلىرىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كونكرېت مىساللار بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان.

ماقالىدا خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان زومىگەرلىكى ۋە باستۇرۇشلىرىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان بىر قانچە خىتاينىڭ كەچمىشلىرى بايان قىلىنغان ھەمدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىسمەتلەر مەلۇم ساھەدە يورۇتۇپ بېرىلگەن. ماقالە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى خىتايدىن گېرمانىيە پايتەختى بېرلىنغا قېچىپ كەلگەن سۇ يۈتۇڭ ئىسىملىق بىر خىتاي قىزنىڭ خىتاي تەھدىتىگە يولۇقۇش ۋەقەسىدىن باشلانغان. ئاندىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى گېرمانىيەدە سىياسىي پاناھلىق تىلىگەن سەنئەتكار ياڭ ۋېيدۇڭ، گېرمانىيەدە دوكتورلۇق ئۈچۈن ئوقۇۋاتقان خۇ جياڭچياۋ، گوللاندىيەدە ياشايدىغان سىياسىي پائالىيەتچى ۋاڭ جىڭيۈ قاتارلىق خىتايلارنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان زوراۋانلىقلىرىغا ئۇچراش ئەھۋاللىرى كونكرېت مىساللار ئارقىلىق بايان قىلىنغان. ماقالىدا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە، نۆۋەتتىكى خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنى ياخشى كۆرمەيدىغان يۇقىرىقىدەك مۇھاجىر خىتايلارنىڭ قىلمىشلىرى خىتاي ياقتۇرمايدىغان ئىشلارنى قىلىش بولغان. مەسىلەن، سۇ يۈتۇڭ ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا ماقالىلەر يازغان ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى پىكىرلەرنى بايان قىلغان. خۇ جياڭچياۋ خىتاي ئەلچىخانىلىرىنىڭ ئالدىدا خوڭكوڭلۇقلارغا قوشۇلۇپ خىتايغا قارشى نامايىشقا قاتناشقان. ئانىسى تەنتەربىيە دوختۇرى بولغان ياڭ ۋېيدۇڭ خىتاي تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ خەلقئارا يېنىك ئاتلېتىكا مۇسابىقىسىدا روھلاندۇرۇش دورىسى ئىشلەتكەنلىكىنى ئاشكارىلىغان. ۋاڭ جىڭيۈ بولسا خىتايغا قارشى سىياسىي پائالىيەتلەر ئېلىپ بارغان. شۇ سەۋەبتىن بۇلار ئوخشىمىغان ئۇسۇللاردا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چەت ئەللەرگە ئۇزارغان قارا قولىنىڭ تەھدىتلىرىگە يولۇققان. بۇ خىل تەھدىت، بولۇپمۇ گېرمانىيەدە بارغانسېرى كۈچىيىشكە باشلىغان. دەرۋەقە، خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ گېرمانىيەدە بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى گېرمانىيەنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگىنى بولغان فېدېراتسىيە ئاساسىي قانۇننى قوغداش ئىدارىسى ئالدىنقى ھەپتە ئېلان قىلغان دوكلاتىدىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان. دوكلاتتا جىددىي ئاگاھلاندۇرۇپ، خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ گېرمانىيەدىكى پېنسىيەگە چىققان دۆلەت ئەربابلىرىنى، تەسىرى كۈچلۈك پارلامېنت ئەزالىرىنى، داڭلىق سىياسەتچىلەرنى ھەدەپ خىتايغا ساياھەتكە تەكلىپ قىلىۋاتقانلىقىنى، خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ گېرمانىيەدىكى ئوخشاش بولمىغان پارتىيەلەرنىڭ رەھبەرلىرىگە يېقىنلىشىپ، ئۇلارغا تەسىر كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى، نۆۋەتتە گېرمانىيە جەمئىيىتىنىڭ خىتاينىڭ جاسۇسلۇق قىلمىشلىرىغا قارىتا سەزگۈرلۈكنى كۈچەيتمىسە بولمايدىغان ھالغا كەلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرىنىڭ مۇھىم نىشانى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتىگە قارىتىلغان.
خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش بېسىم سىياسەتلىرى خىتاينىڭ ئۇزۇن يىللىق ئۈزلۈكسىز سىستېمىلىق شەكىلدە ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىدىن بىرسى. بۇنىڭ بىۋاسىتە قۇربانلىرىدىن بىرى مەن، مەسىلەن، خىتاي ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى دىپلوماتىيە كۈچىدىن، ئىقتىسادىي كۈچىدىن، پايدىلىنىپ خەلقئارا سىستېمىلارنى سۇيىستېمال قىلىۋاتقانلىقىغا مەن بىۋاسىتە شاھىت بولغان ۋە ئۇنىڭ قۇربانى بولغان بىر ئادەم مەسىلەن ئىنتېرپولنى سۇيىستېمال قىلىش ئارقىلىق يىگىرمە بىر يىللىق بىر قىزىل تاشلىق تۇتۇپ تۇرۇشى بىلەن نۇرغۇن دۆلەتلەردە قايتۇرۇلۇش خىتايغا ۋە ياكى كىرگۈزمەسلىكقا ئوخشايدىغان قىسمەتلەرگە دۇچار بولغان ئەمدى خىتاي ھۆكۈمىتى يالغۇز خەلقئارا سىستېمىلارنى سۇيىستېمال قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگە قارشى كۈچلەرگە ھەر خىل شەكىلدىكى بېسىملارنى قىلىپ قالماي بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەللەردىن بىر قىسىم ياللانمىلارنى ھەر خىل يوللار بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا سېتىۋېلىش ئارقىلىق داۋانىڭ ئالدىدىكى ئىنسانلارنى، شەخسلەرنى، پائالىيەتچىلەرنى سېسىتىش بۇ ئۇسۇلىنىمۇ قوللىنىپ كەلدى. بولۇپمۇ كېيىنكى يىللاردا سوتسىيال مېدىيالارنىڭ تەرەققىي قىلغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ چەت ئەلدىكى ئىنسانلاردىن ئۇلارغا بەزىلىرىگە پۇل بېرىدۇ، بەزىلىرىنىڭ ئاتا-ئانىلىرى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى گۆرۈگە ئېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۇ بېسىم سىياسىتىنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئاكتىپلىق بىلەن قوللىنىپ كەلدى شۇنىڭغا قارايدىغان بولساق تۇرۇپ تۇرۇپلام چەت ئەللەردە دۇنيا قۇرۇلتىيى باشلىق تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلەرنىڭ پائالىيەتچىلەرنىڭ ھەرىكەتلىرى كۈچلەنگەن ۋاقىتتا دەرھاللام بىر ئۇنىڭغا قارشى ئەكس سادالار پەيدا بولۇپ ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە تەھدىت قىلىدىغان ئابرويسىزلاشتۇرىدىغان تەشكىلاتقا ھۇجۇم قىلىدىغان ئەھۋاللار كۆپىيىپ كەتتى ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە ئۇزارغان قارا قولىنىڭ نۆۋەتتە خەلقئارادا جىددىي دىققەتنى تارتىۋاتقان مۇھىم بىر مەسىلىگە ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىدى.
خىتاي دېگىنىمىزدىكىدەك دىپلوماتىك ئۇسۇللار بىلەن، ئىقتىسادىي كۈچتىن پايدىلىنىپ، بۈگۈنكى سوتسىيال مېدىيالاردىن پايدىلىنىپ، ھەر خىل شەكىللەر بىلەن ئۆزىنىڭ چېگرا ھالقىغان بۇ بېسىم سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. بۇمۇ بۈگۈن دۇنيادا، ناھايتى كۈچلۈك بىر دىققەت ئېتىبار قوزغاۋاتقان مۇزاكىرە قىلىنىۋاتقان دۇنيانىڭ دېموكراتىيەسىگە خەلقئارا قانۇنلارغا تەرتىپلەرگىمۇ ھەتتا تەھدىت بولۇۋاتقان بىر مەسىلە ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ ماقالىدە بايان قىلىنىشىچە خىتاي جاسۇسلىرى بەزى خىتاي پۇقرالىرى تەرىپىدىن خىتايدىكى تورلاردا ۋەتەن خائىنى مىللىي مۇناپىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان بۇ خىلدىكى ئۆكتىچى خىتايلارغا قارىتا ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك شەكىللەردە تەھدىت سېلىش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىدىكەن. بىرى، خىتاي ئىچىدىكى دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرى ياكى ساقچىلار قارشى تەرەپكە بىۋاسىتە تېلېفون ئۇرۇپ، خىتايغا قايتىپ كېلىشنى تەلەپ قىلىدىكەن. بۇنىڭغا كۆنمىسە، قارشى تەرەپنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى تېلېفون قىلدۇرۇپ، قايتىپ كەلمىسەڭ، بىزنىڭ ھالىمىز چاتاق بولىدۇ، دېگۈزۈپ، ئۇلارنى بىئارام قىلىدىكەن ۋە قورقۇتىدىكەن. ئىككىنچىسى، چەت ئەلدىكى خىتاي جاسۇسلىرى ئۆزلىرى بىۋاسىتە تېلېفون ئۇرۇپ، خىتايغا قارشى سۆز قىلمايسەن، ماقالە يازمايسەن ياكى نامايىشلارغا چىقمايسەن، ئەگەر دېگىنىمىزنى قىلمىساڭ، ئائىلەڭدىكىلەر تۈرمىگە قامىلىدۇ، ھەتتا سېنىڭ جېنىڭنى ئالىمىز، دەپ تەھدىت سالىدىكەن. كېسىلگەن كاللىغا ئوخشاش قورقۇنۇچلۇق كۆرۈنۈشلەرنى تېلېفون ئارقىلىق يوللاپ، ئۇلارنى چۆچۈتىدىكەن. ئۈچىنچىسى، چەت ئەلدىكى خىتاي جاسۇسلىرى ھەتتا قارشى تەرەپنىڭ ئۆيىگە قەدەر كېلىپ سودىلىشىپ ياكى ئىشىك ئالدىلىرىدا تۇرۇۋېلىپ ۋەھىمە سالىدىكەن ۋە ياكى قارشى تەرەپ نەگە بارسا شۇ يەرگە ئارقىدىن سايىدەك ئەگىشىپ بېرىپ ساراسىمىگە سالىدىكەن. تۆتىنچىسى، خىتاي جاسۇسلىرى ئۆزلىرىگە زادى باش ئەگدۈرەلمىگەن بەزى خىتايلارنىڭ ئىسىملىكىنى ئۇلار ساياھەتكە بارىدىغان بەزى دۆلەتلەردىكى مېھمانخانىلارغا ئەۋەتىپ، بۇ كىشى تېررورچى، بومبا پارتلىتىدۇ دەپ قىلتاق قۇرىدىكەن ۋە قارشى تەرەپنى پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىتىشقا ئۇرۇنىدىكەن. بەشىنچىسى، خىتاي جاسۇسلىرى ئەگەر قارشى تەرەپ ئايال كىشى بولسا ۋە ئۇنى ئىندەككە كەلتۈرەلمىگەن بولسا، ئۇنىڭ رەسىمىنى، ئادرېسىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا ئاشكارىلىۋېتىپ، ئۇنىڭ نامىدا ئۆيىگە جىنسىي خېرىدار چاقىرىدىكەن. سۇ يۈتوڭ ئىسىملىك مۇخبىر قىز بۇ قىسمەتلەرنى ياشىغان. ئۇنىڭ ئۆيىگە توساتتىن شەھۋانىي ئىستەك بىلەن كېلىدىغان ناتونۇش ئەرلەر پەيدا بولۇشقا باشلىغان. ئاقىۋەتتە بۇنىڭ خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ قىلمىشى ئىكەنلىكى ئايان بولغان. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان تەھدىتلىرىنىڭ بېسىملىرىغا ئەڭ قاتتىق ئۇچراۋاتقان مىللەت ئۇيغۇرلار ئىكەن. ئۇ چەت ئەلدىكى خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئۇزۇندىن بۇيان ھەر تۈرلۈك تەدبىرلەرنى كەڭ دائىرىدە تەتبىق قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ۋەتەندىكى خەلقىمىز ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە جازا لاگېرلىرىنىڭكى ۋەھىمىسى ئىچىدە ياشاۋاتقان بولسا، چەت ئەلدىكى خەلقىمىز خىتاينىڭ تەھدىتلىرى ئاستىدا ئەركىنلىكىدىن ۋە خاتىرجەملىكىدىن ئايرىلىۋاتىدۇ بىر قىسىملىرى. ۋەتەندىكى ئۇرۇق ئەۋلادىنى گۆرۈگە ئېلىۋالغان خىتاي ھاكىمىيىتى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىمۇ ئۆزىنىڭكى سىزىقىدىن چىقمايدىغان، ئۆزلىرىگە قارشى زۇۋان سۈرمەيدىغان ئەسىرلەرگە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ. ۋە بۇ تۈرلۈك دۆلەتلەر ھالقىغان زۇلۇم ھازىر پۈتۈن غەرب دۆلەتلىرىدە مەۋجۇت. بۇ خىل خىتاي تەھدىتىنى پەيدا قىلىۋاتقان ئەڭ يامان ئاقىۋەت خەلقىمىز ئىچىدىكى بىرلىكنى پارچىلاپ تاشلاشتا ۋە دەۋا سېپىدىكىلەرنى يېتىم قالدۇرۇشقا ئۇرۇنۇشتا ئىپادىلىنىۋاتىدۇ. ئەلبەتتە، دەۋادا ئالدىن مېڭىۋاتقانلارنىڭ خىزمەتلىرىنىڭ ئۈنۈمى دەپ قارىساق بولىدۇ، چۈنكى دەۋا سېپىدىكىلەر ئوپئوچۇق خىتاينىڭ تەسىرى بىلەن بولۇۋاتقان مۇنداق بىر تەھدىتلارغا پىسەنت قىلمايدۇ ۋە ئالدىغا قاراپ پائالىيەتلىرىنى يەنىمۇ جەسۇرانە ھالدا داۋام قىلىدۇ. جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى مەزكۇر ماقالىسىدا ئۇيغۇرلارنىڭ جازا لاگېرلىرى ئارقىلىق ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتكەندىن كېيىن مۇنداق ئىبارىلەرنى تىلغا ئالغان. بېيجىڭنىڭ ئۇزارغان قولىغا دۇچ كەلگەن ئۇيغۇرلار كەبى يەنە بىر توپلۇق يوق. خىتاينىڭ غەربىي رايونىدىكى تۈرك قان سىستېمىسىغا تەۋە بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا يۇرتى شىنجاڭدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن ئېتىبارەن زور كۆلەمدىكى قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرلار ئۇ يەردە غايىب بولۇپ كەتتى. مۇھاجىرەتتىكى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلار ئۆز قېرىنداشلىرى ياكى قوشنىلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىدىن ئايرىلىپ قالدى. چەت ئەلدىن ئۇرۇلغان، نەدىن كەلگەنلىكى ئېنىق بولمىغان تېلېفونلار، ئۆيدىكى دادىسىدىن، ھاممىسىدىن، سىڭلىسىدىن كەلگەن تېلېفونلارمۇ بەلكىم جازا لاگېرلىرىدىن بېشارەت بېرىشى مۇمكىن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان سۈرگۈن ھاياتىنى ياشاۋاتقان ياۋروپادىكى ئۇيغۇرلارغا توساتتىن ئۆز يۇرتىدىن كېلىدىغان تېلېفونلارنىڭ سانى كۆپىيىپ كەتتى. دائىما سافادا ياكى كۆرۈنۈشلەر ئالدىدا ئولتۇرۇشقان ساقچىلار ئۇلار بىلەن مۇرەسسەلىشىدۇ. ماقالىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پىروگرامما يېتەكچىسى، قۇرۇلتاي ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتئاي ئەركىننىڭ بايانلىرىغىمۇ ئورۇن بەرگەن. زۇمرەتئاي ئەركىن سۆزىدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ يۇقىرىقىدەك تەدبىرلەرنى ئۇيغۇرلارغا كەڭ دائىرىدە تەتبىقلاۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇلار بىزنىڭ تۇغقانلىرىمىزنى گۆرۈگە ئېلىۋالدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزى جايلاشقان ميۇنخېندا ئىلگىرى خىتاي قارشى نامايىشلارغا ئىككى يۈز، ئۈچ يۈز كىشى چىقاتتى. ھازىر بولسا بۇ سان تۆۋەنلەپ كەتتى. ئەركىن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارمۇ خىتاي تەھدىتىنىڭ كۆلەڭگىسى ئاستىدا ياشىماقتا، دېگەنلەرنى تىلغا ئالغان. ئۇمۇ بۈگۈن بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى.
مەن بۇ جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتىنىڭ مۇخبىرلىرىغا قىلغان سۆزۈمدە مۇشۇ خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ يالغۇز مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىلام ئەمەس، يا بەلكى بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدىمۇ نۇرغۇنلىغان دىياسپورادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇنداق تەھدىتلەرگە ئۇچرىشى، زىيانكەشلىككە ئۇچرىشى، مۇشۇنداق ئىشلارنىڭ كۈندىن كۈن كۆپىيىۋاتقانلىقى بولۇپمۇ دېموكراتىك دۆلەتلەردە گېرمانىيە فرانسىيە ئامېرىكا ئەنگلىيە ئاۋسترالىيە كانادا دېگەن دۆلەتلەردىمۇ مۇشتاق تەھدىتلەرنىڭمۇ كۆپىيىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردۈم بىر قانچە مىساللارنىمۇ بەردىم ئۆزەم دۇچ كەلگەن ياكى بولمىسا ئەتراپىمدىكىلەر باشقا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭمۇ دۇچ كەلگەن مىساللارنى ئىپادە قىلدىم. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرىنىڭ گېرمانىيەدىكى بەزى مىساللىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. مەلۇم بولغىنىدەك، غەربتىكى نۇرغۇن ئەللەردە ئۇيغۇرلار ياشىسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ سان جەھەتتىن ئاز بولۇشى، شۇنداقلا نىسبەتەن تارقاق ئولتۇراقلىشىشى ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇرلاردا مەلۇم پەرق ۋە ئارىلىقلارنىڭ شەكىللىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بۇ خىل پەرق ۋە ئارىلىقنى ئازايتىش، ئۇيغۇر پەرزەنتلەر ئارىسىدىكى ئورتاقلىقنى كۈچەيتىش مەقسىتىدە گېرمانىيەنىڭ راين پالاتىنى شتاتىدا بىر ھەپتىلىك يازلىق دالا پائالىيىتى ئۇيۇشتۇرغان. تۆۋەندە بۇ پائالىيەتنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن ئاڭلايسىلەر. ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى گېرمانىيەدە يازلىق تەتىللىك دالا پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىدىن سەككىزىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىگىچە گېرمانىيەنىڭ رايىن پالاتىنى شتاتىدىكى موزېل دەرياسى بويىغا جايلاشقان ھانزېنپورت ساياھەت رايونىدا بىر ھەپتىلىك دالا پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. بۇ قېتىملىق پائالىيەت ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىگە ئەزا بولغان ئۇيغۇر ئائىلىلەر ۋە ئۇلارنىڭ پەرزەنتلىرى ئۈچۈن ئۆزئارا ئۇچرىشىش پۇرسىتى يارىتىش، ئۆزئارا چۈشىنىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، بولۇپمۇ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئارىسىدىكى دوستلۇق ھەم قېرىنداشلىق رىشتىسىنى چىڭىتىشنى ئاساسلىق مەقسەت قىلغان ئىكەن. مەلۇمكى، ياۋروپادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردە مەلۇم كۆلەمدە ۋە مۇئەييەن ساندا ئۇيغۇر جامائىتى ياشاۋاتقان بولۇپ، ئۇلار تۈرلۈك تىللاردا سۆزلىشىدىغان مىللىي دۆلەتلەردە تارقاق ئولتۇراقلاشقانلىقى ئۆزئارا داۋاملىق ئۇچرىشىپ تۇرۇش مۇمكىنچىلىكىنىڭ بولماسلىقى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئارىسىدا مەلۇم پەرق ۋە ئارىلىقلار شەكىللىنىشكە باشلىغان. شۇ سەۋەبتىن ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئۆزلىرىگە ئەزا ئائىلىلەر، بولۇپمۇ پەرزەنتلەرنىڭ ئۆزئارا ئۇچرىشىشىغا شارائىت ھازىرلاپ بېرىش ئۈچۈن بۇ قېتىملىق يازلىق تەتىللىك دالا پائالىيىتىنى ئۇيۇشتۇرغان. بۇ قېتىم گېرمانىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ بەش كۈنلۈك پائالىيەتكە شىۋېتسارىيە، فىرانسىيە، گېرمانىيە، ئەنگلىيە، بېلگىيە، گوللاندىيە، شىۋېتسىيە ۋە كانادا قاتارلىق دۆلەتلەردىن بولۇپ ئون بەش ئائىلە، ئاتمىشقا يېقىن كىشى قاتناشقان. مەزكۇر پائالىيەت جەريانىدا ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىتنىڭ رىياسەتچىلىكىدە بىر قاتار ئىلمىي ۋە ئىجتىمائىي تېمىدىكى مۇھاكىمىلەر ھەم پىكىر ئالماشتۇرۇشلار بولۇپ ئۆتكەن. يەنى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ساھەسى بويىچە كۆپچىلىككە دوكلات بېرىلگەن، ئۇچۇر بىخەتەرلىكى ھەققىدىكى تەۋسىيەلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇنىڭدىن باشقا، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىدىكى يېڭى تەرەققىياتلار ۋە باشقا نازۇك ۋە يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدىكى ئەڭ يېڭى تەرەققىياتلار ھەققىدىمۇ مۇھاكىمىلەر بولۇپ ئۆتكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئېلىپ بېرىۋاتقان نىشانلىق تەربىيەلەش پىروگراممىسىنىڭ ئەھۋالى ۋە مۇشۇ قېتىملىق پائالىيەتكە قاتناشقان نىشانلىق تەربىيەلەش پىروگراممىسىدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەسىراتلىرى ئاڭلاپ ئۆتۈلگەن. ئاخىرىدا ياۋروپا ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ خىزمەتلىرى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى نىشان ھەققىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلگەن. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىملىق پائالىيەت توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى. گېرمانىيەنىڭ راين پالاتىنى شتاتىدىكى موزل دەرياسى بويىغا جايلاشقان خاتسېنپورت دېگەن ساياھەت رايونىدا بۇ پائالىيەتنى ئېلىپ باردۇق. بۇنىڭغا ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى، ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان نىشانلىق تەربىيەلەش پىروگراممىسىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلىسى كېلىپ قاتناشتى. بۇ قېتىملىق پائالىيەت جەريانىدا يەنە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئۇسسۇل مەشىق قىلدۇرۇش، دۇتار چېلىشنى ئۆگىنىش قاتارلىق مەزمۇنلاردىكى ئەدەبىيات سەنئەت پائالىيەتلىرىمۇ ئورۇنلاشتۇرۇلغان. دالا ساياھىتى داۋامىدا كەچلىك تاماقتىن كېيىن كۆڭۈل ئېچىش پائالىيەتلىرى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، ياش ئۆسمۈرلەرگە ئۇيغۇر سەنئىتى، مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرى تونۇشتۇرۇلغان. بۇ قېتىملىق پائالىيەتكە قاتناشقان ياشلار گۇرۇپپىسى شەرقىي تۈركىستاننىڭ تارىخى، جۇغراپىيەسى، ئۇيغۇر يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر سەنئىتى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات تەييارلاپ، بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتىنىڭ يېپىلىش كۈنىدە كۆپچىلىككە تەقدىم قىلغان. دوكتور ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت بۇ ھەقتىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات بەردى. رەسمىي شەكىلدە بىر ئاكادېمىيەنىڭكى پروگراممىسى ئاساسىدا پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردۇق. يالغۇز مۇشۇ ھەر خىل مەدەنىيەت سەنئەت پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىلىپلا قالماي، يەنە بىر قىسىم ئاكادېمىك پائالىيەتلەرمۇ ئېلىپ بېرىلغان بولدى. ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتىگە ئەنگلىيەدىن كېلىپ قاتناشقان دوختۇر ئەخمەتجان پولات ئەپەندىمۇ ئۆز تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. ئەمما ھەقىقەتەن بىز كۈتكىنىمىزدىنمۇ ياخشى شەكىلدە باشلاندى ۋە شۇنداق مۇۋەپپەقىيەتلىك شەكىلدە ئاياغلاشتى. بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتى قاتناشقان ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ باش كاتىپى ياسىن ئۇلتاشمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ شۇنداق دەيدۇ، بەش كۈنلۈك دالا پائالىيىتىنىڭ تولىمۇ كۆڭۈللۈك ۋە مول مەزمۇنلار بىلەن ئۆتكەنلىكىنى، ياۋروپادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردە تارقاق ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ئۈچۈن بىر قېتىملىق ئۇچرىشىش پۇرسىتى بولغانلىقىنى، شۇنداقلا بۇ پائالىيەتتە پەقەتلا ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشىشنى ئاساس قىلىپ پائالىيەت قىلغانلىقىنى، پائالىيەت جەريانىدا ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتى ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ تارىخى جۇغراپىيەسى تونۇشتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتتى. مۇشۇ ساياھەت پۇرسىتىدىمۇ بولسا ئۇيغۇر ئانا تىلدا سۆزلىشىشنى تەشەببۇس قىلغان ئىدۇق. پەرزەنتلىرىمىز شۇنداق قىلدى ھەم بۇ ياخشى ئۈنۈم بەردى. بۇ پائالىيەتكە بېلگىيەدىن كېلىپ قاتناشقان سەبىيلەردىن ئادىلە ئادىلمۇ ئۆزىنىڭ يۈرەك سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ. ئەسسالامۇئەلەيكۇم مەن ئادىلە ئادىل بېلگىيەدىن كەلدۇق پائالىيەتكە قاتنىشىپ بەك خوش بولدۇم جىق يېڭى ئۇيغۇر دوستلىرىم بىلەن تونۇشتۇق ئاخىردا دوستلىرىمىز بىلەن گۇرۇپقا بۆلۈنۈپ ۋەتىنىمىز ئەھۋالى بىلەن تونۇشۇپ چىقتۇق. يېپىلىش مۇراسىمىدا ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت سۆز قىلىپ بۇ پائالىيەتنى تەشكىللەشتە ئالاھىدە كۈچ چىقارغان ئەخمەتجان پولات بىلەن ياسىن ئۇلتاشقا ياۋروپا ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ يېتەكچىسى مۇختار جانبازغا بەش كۈنلۈك دالا پائالىيىتى جەريانىدا يېمەك ئىچمەككە مەسئۇل بولغان پەرھات ئۇستام ۋە باشقا مېھنەتكەش ئانىلارغا ئالاھىدە رەھمىتىنى بىلدۈرگەن ئاخىردا بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتىگە قاتناشقان ئوقۇغۇچىلارغا شەرەپ گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بېرىلگەن ۋە خاتىرە سۈرەتكە چۈشكەن. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.